ທີ່ນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນສຸກ ວັນທີ 2 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການອອ ກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ແມ່ຍິງລາວຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີ່ຫາຍສາບສູນໄປຈີນໃນປີ 2022 ໄດ້ກັບຄືນມາບ້ານແລ້ວ
ໂຄງການສີທັນດອນໄລຍະທຳອິດ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການທ້າຍປີ 2025 ລັດຖະບານລາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຊ່ອຍແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດຝືດເຄືອງ ຕໍ່ໄປເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ກໍລະນີຂອງນາງເກດແກ້ວ ໄຊຍະວົງ ປັດຈຸບັນອາຍຸໄດ້ 28 ປີ ເປັນຊາວບ້ານບ້ານນາອຸ່ມ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີ່ໄປແຕ່ງດອງຢູ່ຈີນ ແລ້ວຫາຍສາບສູນໄປເປັນເວລາ 3 ປີ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເອເຊຍເສຣີໄດ້ລ າຍງານວ່າ ມື້ທີ່ລາວຫາຍສາບສູນໄປແມ່ນວັນທີ 23 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2022 ແຕ່ເອເຊຍເສຣີໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກຜູ້ເປັນເອື້ອຍຂອງນາງເກດແກ້ວ ໃນຄັ້ງລ່າສຸດນີ້ວ່າ ນາງເກດແກ້ວໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປຕັ້ງແຕ່ມື້ ວັນທີ 23 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2021 ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກນາຍໜ້າຄົນລາວຕົວະໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວແຕ່ປີ 2020 ຈາກນັ້ນກໍໄປແຕ່ງດອງກັບຄົນຈີນຢູ່ເຂດຢວນໂຈ ເມືອງອີ້ຊຸນ ມົນທົນຈຽງຊີ ປະເທດຈີນ ແລະ ໃ ນວັນທີ 16 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ກໍໄດ້ກັບມາຮອດປະເທດລາວແລ້ວ ດັ່ງຜູ້ເປັນເອື້ອຍຂອງນາງເກດແກ້ວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 28 ມົກກະລານີ້ວ່າ
ໂດຍໆ ແມ່ນແລ້ວ ກັບມາແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ກົງສຸນວຽງຈັນເນາະ ເຂົາເຈົ້າໂທມາແຈ້ງໃນມື້ວັນທີ 16 ເນາະ ປະມານ 4 ໂມງແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າແຈ້ງມາວ່າ ມາຕ້ອນຮັບເອົານ້ອງສາວເຈົ້າເດີ້ ກຳລັງບິນຈາກປະເທ ດຈີນມາ ວ່າຊີ້ ເພິ່ນສົ່ງມາ ເພິ່ນວ່າໄປຮັບເອົາດ່ວນ ໃຫ້ເພິ່ນມາເຊັນເອົາເດີ້ ອອກຈາກອັນກຸ່ມນີ້ ເພິ່ນວ່າຊີ້ ກະເລີຍໃຫ້ອັນເອື້ອຍນະໄປຮັບເອົາ ເຊັນອອກມາແລ້ວກໍມາພັກຜ່ອນຢູ່ນຳເອື້ອຍ ຢູ່ຫ້ອງພັກນຳເອື້ ອຍນັ້ນ ນາງຍັງເວົ້າໃຫ້ຟັງເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂທມາແຈ້ງເລື່ອງນ້ອງສາວທີ່ກັບມາແຕ່ຈີນນັ້ນວ່າ ຫຼັງຈາກວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ເພິ່ນໂທມາບອກແນວນັ້ນລະເນາະ ຄວາມດີໃຈແດ່ ຕື່ນເຕັ້ນລະ ປາ ນວ່າຝັນກາງເວັນຫັ້ນແຫຼະ ຄວາມດີໃຈນະ ໂທບອກພໍ່ແມ່ ໂທບອກຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າຕື່ນເຕັ້ນກໍດີໃຈ ກະຄົນຄົວໄປເຊັນເອົາອອກມາ ອອກມາແລ້ວກໍກັບມາຮອດບ້ານຮອດຊ່ອງ ເພິ່ນກໍຢູ່ກັບພໍ່ກັບແມ່ ຢູ່ເຮືອນນຳພໍ່ນຳແມ່ ກະດ້ວຍຄວາມດີອົກດີໃຈໝົດແຫຼະ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍຍັງເວົ້າອີກວ່າ ນັບແຕ່ແລ່ນເອກະສານຂໍການຊ່ອຍເຫຼືອນຳທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເລື່ອງຕາມຫານ້ອງສາວທີ່ຫາຍສ າບສູນຢູ່ຈີນນັ້ນ ກໍເປັນເວລາ 3 ປີ ແລະຄິດວ່າຄົງຈະບໍ່ມີມື້ໄດ້ພົບນ້ອງສາວອີກແລ້ວ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່ານ້ອງສາວຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ໄດ້ລົມກັບນ້ອງສາວນຳ ວ່າເພິ່ນຊິປະປ່ອຍຜ່ານມາແລ້ວເນາະ ກະ ໄລຍະກະສາມປີເຂົ້າມາແລ້ວ ກະຫາຍຈ້ອຍ ແລ້ວກະບໍ່ເຫັນເພິ່ນຊິຕິດຕໍ່ມາເລີຍ ມິດໄປກະຄືວ່າເພິ່ນຊິປະລະເລີຍໄປແລ້ວຫັ້ນນະ ກະມິດໄປຊັ້ນນະ ກະບໍ່ຄິດວ່າເພິ່ນຍັງຕິດຕໍ່ຊອກຫາໃຫ້ໄດ້ຢູ່ນະ ລາວຫາຍໄ ປວັນທີ 23 2021 ລາວຫາຍຕົວໄປ ເຂົ້າມາຫາສາມປີແລ້ວນີ້ນະ ລາວຫາຍໄປກໍໄດ້ ມື້ທີ່ລາວຊິມາ ຊິກັບມາຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງລ່ວງໜ້າເນາະ ເພາະວ່າເຂົາສົ່ງລາວບິນມາຮອດສະໜາມບິນວັດໄຕແລ້ວ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ຈັ່ງວ່າສົ່ງຂ່າວມາ ໂທມາບອກເລີຍ ໂທມາຮອດແລ້ວກໍບໍ່ຮູ້ແນວຊິເຮັດແຫຼະ ທັງຕື່ນເຕັ້ນຫຼືວ່າ ທັງໃຈໜຶ່ງກະຕື່ນເຕັ້ນ ໃຈໜຶ່ງກະວ່າບໍ່ຢາກເຊື່ອປານໃດເນາະ ເພາະວ່າບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງປາກສຽງນ້ອງສາວນ ະ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາແລ້ວເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າ ຄັນຫາກວ່າບໍ່ເຊື່ອແລ້ວກໍຊິໃຫ້ລົມ ເອີ ກັບນ້ອງສາວເຈົ້າເດີ້ ກໍເພິ່ນກໍເອົາໄປໃຫ້ລົມກັບນ້ອງສາວ ໄດ້ຍິນສຽງນ້ອງສາວປາກສອງສາມຄຳເຮົາກໍແຄ້ນເລີຍ ລາວກໍເອີ້ນແ ຕ່ເອື້ອຍນີ້ມາຮັບເອົາຂ້ອຍແດ່ ວ່າຊີ້ ລາວກໍໄຫ້ໃສ່ໂທລະສັບ ເຮົາກໍປາກບໍ່ໄດ້ ເອື້ອຍຂອງນາງເກດແກ້ວຍັງເລົ່າໃຫ້ຟັງຕື່ມຕາມທີ່ໄດ້ລົມກັບນ້ອງສາວ ແລະ ນ້ອງສາວກໍໄດ້ເລົ່າເຫດການທີ່ລາວພົບພໍ້ຕອນທີ່ ຍັງຢູ່ປະເທດຈີນນັ້ນວ່າ ລາວກໍຢາກເສຍຈິດຫຼາຍແຫຼະ ຖາມບໍ່ເຂົ້າເລື່ອງນະ ຖາມລາວຜ່ານມາລາວກໍວ່າ ຖາມວ່າ ອ້າວ ນ້ອງໄປມິດຢູ່ໃສ ຄືວ່າຫາຍໄປດົນແທ້ ລາວຊ້ຳຕອບວ່າ ອ້າວ ຂ້ອຍໄດ້ໄປຢູ່ນຳຜົວຄົນຈີ ນ ມີນາຍໜ້າຜູ້ເອົາໄປຫັ້ນຈັບນ້ອງໄປຂາຍ ໄປຂາຍຕໍ່ ຂາຍໄປຂາຍມາແລ້ວໄປຂັງຢູ່ຫ້ອງ ແລ້ວໃສ່ຄົນໄປຂົ່ມຂືນ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາລາວ ລາວອັນໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກເຂົາຫັ້ນເນາະ ແລ່ນໄປຫາໄດ້ ໄປຫາ ແລ່ນໄ ປຫາຕຳຫຼວດເນາະ ໄດ້ຊອກໄປຫາຕຳຫຼວດຫັ້ນ ໄປພົບຕຳຫຼວດຈີນຫັ້ນ ຕຳຫຼວດຄົນຈີນເລີຍຈັບຂັງລາວໄວ້ ຈັບຂັງລາວໄວ້ເປັນໄລຍະເປັນປີສອງປີຜ່ານມານີ້ແຫຼະ ຈົນວ່າຮອດມື້ວັນທີສິບສີ່ສິບຫ້າມາຜ່ານມາ ນີ້ແຫຼະ ລາວວ່າ ມີອັນບົດມີໃບອັນທີ່ຜູ້ເອື້ອຍແລ່ນໄປນີ້ຮອດລາວເນາະ ມີຜູ້ຕິດຕາມຫາຊີ້ນະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍສົ່ງມາວ່າຊັ້ນ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງນາງ ເກດແກ້ວ ໄຊຍະວົງ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດຢູ່ຈີນ ເປັນເວລາສາມປີ ແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອກັບມາຮອດບ້ານເກີດເມືອງນອນທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນມື້ວັນທີ 18 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ທາງຄອບຄົວຂອງລາວກໍຂໍຝາກຄວາມຂອບໃຈເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆວ່າ ຢາກຂອບໃຈພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງສາວເນາະ ຢາກຂອບໃຈນຳບັນດາຕຳຫຼວດ ນຳອັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທົ່ວໄປຫັ້ນແຫຼະທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເນາະ ຂໍບອກຂອບໃຈທີ່ຍິ່ ງໃຫຍ່ ແລະ ທີ່ນັບຖື ຄັນຖ້າວ່າເວົ້າຜິດພາດອັນໃດກໍຂໍອະໄພເດີ້ ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ຄວາມດີໃຈ ບໍ່ຈັກຊິເວົ້າເລີຍນະ ກ່ຽວກັບການກັບມາປະເທດລາວແລ້ວຂອງນາງເກດແກ້ວນີ້ ໃນມື້ວັນທີ 29 ເດືອນມົກກະລາ 2024 ວິ ທະຍຸເອເຊຍເສລີ ກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄປຍັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນທີ່ບ້ານນາອູ່ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ກໍກ່າວວ່າ ນັ້ນແຫຼະ ເຂົາໄປເອົາຢູ່ສູນ ມື້ນັ້ນນະ ເອີ ໄປເອົາ ຢູ່ກົງສຸນວຽງຈັນ ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ມີກໍລະນີຂອງນາງເກດແກ້ວ ໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດຢູ່ຈີນ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານນາອຸ່ມນີ້ ກໍໄດ້ມີການປະກາດໂຄສະນາໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ເຖິງຜົນຮ້າ ຍຂອງການຄ້າມະນຸດຕະຫຼອດ ກະ ກະໄດ້ແຈ້ງໄດ້ປະກາດຕະຫຼອດເນາະ ວ່າໄປແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍນຳເນາະ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ເອເຊຍເສຣີຍັງໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ ານການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ນຳດ້ວຍ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໜຶ່ງທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ສຽງ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກໍກ່າວວ່າ ອັນນ່າ ແນວນີ້ລາຍລະອຽດລະຊິຂໍປຶກສາທ າງຄະນະກ່ອນເດີ ເພາະວ່າຂ້ອຍຫາກະກັບມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ ໂຕນີ້ຫັ້ນນ່າ ວ່າເພິ່ນໄດ້ດຳເນີນແນວໃດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເອື້ອຍຂອງນາງເກດແກ້ວ ກໍຍັງຂໍຝາກຄວາມເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນລາວ ຜູ້ທີ່ມີລູກຫຼ ານ ທີ່ຄິດຈະໃຫ້ໄປແຕ່ງດອງກັບຜູ້ຊາຍຈີນນັ້ນວ່າ ກະຢາກຝາກ ເຮົາຢາກ ອັນ ຕັກ ຕັກເຕືອນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດລາວນີ້ເນາະ ຜູ້ມີລູກມີຫຼານຕໍ່ໄປເນາະ ກະຢາກໃຫ້ຕັກໃຫ້ເຕືອນລູກສາວ ເອົາ ເອົາຜູ້ນີ້ ນີ້ເປັນຕົວຢ່າງ ເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແດ່ເນາະ ໄປເປັນເຫຍື່ອຄ້າມະນຸດອີກຕໍ່ໄປ ກະຄືວ່າຄົນຈີນມາຊອກເອົາຄົນລາວໄປເປັນເມຍແຫຼະເນາະ ມັນກະບໍ່ເປັນຕາໄປ ອັນນີ້ກະຄືແບບນີ້ນີ້ແຫຼະ ແບບວ່າຄົນລາວເຮົ ານີ້ມາຊອກເອົາຜູ້ສາວຄົນລາວເຮົາໄປເປັນເມຍຄົນຈີນນີ້ແຫຼະ ໄປກະບໍ່ແມ່ນ ອັນນັ້ນ ເພິ່ນເອົາໄປຄ້າໄປຂາຍ ຜູ້ໃດມີລູກມີຫຼານກະເຕືອນສະຕິໄວ້ ຕໍ່ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປກະບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນໃຫ້ເກີດເນາະ ຖ້າບໍ່ໂຊກດີ ກະຄົງຊິບໍ່ໄດ້ກັບ ຖ້າໂຊກດີກະກັບມາ ກະຄືວ່ານ້ອງສາວຂ້າພະເຈົ້ານີ້ເນາະ ແຕ່ສະຕິປັນຍາກະບໍ່ເຕັມບໍ່ຖ້ວນ ເປັນຄົນເສຍຈິດເສຍເສັ້ນໄປແລ້ວ ແນວໃດເຮົາກະດີອົກດີໃຈໄດ້ມາ ກັບມາ ເຫັນໜ້າພໍ້ຕາ ຜ່ານ ມາເຮົາຄິດວ່າຕາຍແລ້ວ ນ້ອງສາວນະ ຈົນໄດ້ທຳກິນທຳທານໃຫ້ແລ້ວ ເຮັດກິນທຳທານໃຫ້ ວ່ານ້ອງສາວນະຕາຍແລ້ວ ຈົນໄດ້ສາມປີ ປີທີສາມປີນີ້ນີ້ ທີ່ວ່າເຫັນກັບຄືນມາ ກະຄວາມດີໃຈລະ ເສຍໃຈໄປຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເຕັມສ່ວນເຕັມຮ້ອຍ ໃນກໍລະນີການຄ້າມະນຸດກ່ຽວກັບນາງເກດແກ້ວ ໄຊຍະວົງ ທີ່ໄດ້ກັບມາສູ່ບ້ານເຮືອນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ກໍຍ້ອນຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽ ວຂ້ອງ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ຊ່ອຍພົວພັນຕິດຕາມມາໂດຍຕະຫຼອດ ໂຄງການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ ໄລຍະທຳອິດ ພ້ອມເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນທ້າຍປີ 2025 ນີ້ ແຕ່ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໝົດເທື່ອ ບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນ ຈຳກັດ ຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ ຫຼື 4 Thousand Islands ຢູ່ບ້ານທ່າຄໍ້ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈ ຳປາສັກ ປັດຈຸບັນພວມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໄລຍະທຳອິດ ປະກອບມີໂຮງແຮມແຄນຄູ່ ກິດຈະກຳບັນເທີງຄົບວົງຈອນ ເຂດບ້ານຈັດສັນໃໝ່ ການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳປະປາ ແລະ ປັບປຸງຕະຫຼາດຄ ອນພະເພັງ ແລະ ຕະຫຼາດສົມພະມິດ ແລະ ສະໜາມກ໊ອຟ ຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດທັງໝົດໃນປີ 2025 ນີ້ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ວ່າ ຕອນນີ້ເຂົາກ ຳລັງພັດທະນາເຈົ້າ ເຂົາກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ໃກ້ໆກັບນ້ຳຕົກຫັ້ນລະ ເຄຍພື້ນທີ່ ທີ່ເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍ່ສ້າງເທື່ອ ກຳລັງເຄຍພື້ນທີ່ນີ້ລະ ຢູ່ໃນໂຊນໃກ້ໆກັນຫັ້ນລະ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນໄລ ຍະທຳອິດ ແມ່ນຈະມີຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໄສຈຳນວນ 3 ບ້ານ ຈາກທັງໝົດ 8 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງໂຂງຄື ບ້ານເຊັດເຕົາເຫຼັກ ບ້ານບຶງງາມ ບ້ານທ່າຄໍ້ ລວມຈຳນວນ 200 ປາຍຄອບ ຄົວ ປັດຈຸບັນທາງການແຂວງຈຳປາສັກກໍໄດ້ລົງໄປໂອ້ລົມກັບຊາວບ້ານໃນການຈ່າຍເງິນຄ່າຊົດເຊີຍລ່ວງໜ້າ ປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປູກໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງຕຶກແຄນຄູ່ເນື້ອທີ່ 541 ເຮັກຕ າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາງສິນຄ້າເນື້ອທີ່ 15 ເຮັກຕາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໜອງປາເນື້ອທີ່ 100 ເຮັກຕາ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃໝ່ເນື້ອທີ່ 66 ເຮັກຕາ ຊາວບ້ານຈະໄດ້ຄ່າຊົດເຊີຍ 50 ລ້ານກີບ ໄປຫາ 500 ລ້ານກີບ ຂຶ້ນ ຢູ່ກັບຂະໜາດພື້ນທີ່ ແຕ່ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວກໍຖືວ່າໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ແຕ່ຊາວບ້ານກໍບໍ່ສາມາດຄັດຄ້ານຫຍັງໄດ້ ຈຶ່ງຕ້ອງຍອມຮັບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ດັ່ງຊາວບ້ານຜູ້ໜຶ່ງໃນເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໄສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສລີໃນມື້ດຽວກັນວ່າ

ຊາວບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຫັນດີກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງບໍລິສັດພັດທະນາ ແລະ ມູນຄ່າຊົດເຊີຍ ເນື່ອງຈາກເປັນມູນຄ່າທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຈະສ້າງບ້ານຈັດສັນໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ແຕ່ກໍບໍ່ ສົມເຫດສົມຜົນປານໃດ ສ່ວນຊາວບ້ານທີ່ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ ກໍຕ້ອງຈຳຍອມ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄັດຄ້ານຫຍັງໄດ້ ຈຶ່ງຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ເຖິງຈະຮູ້ວ່າບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນກໍຕາມ ເພາະຊາວບ້າ ນເຫັນວ່າຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຖືວ່າເປັນການພັດທະນາທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍທີ່ອຳນາດການປົກຄອງພາກລັດກຳນົດໄວ້ ດັ່ງຊາວບ້ານຜູ້ນີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີໃນວັນດຽວກັນວ່ າ ໂອ້ ຂອງຂ້ອຍບໍ່ທັນຕົກລົງໃຫ້ເພິ່ນດອກ ຢູ່ບ້ານພວກຂ້ອຍຍັງເອົາເງິນແດ່ ຜູ້ກະໄດ້ຫຼາຍ ຜູ້ໄດ້ໜ້ອຍ ເຂົາກໍເອົານຳກັນໝົດ ແມ່ນ ບ້ານຈັດສັນກໍປຸກໃຫ້ ປຸກເປັນຫຼັງໃຫ້ຢູ່ ຂ້ອຍກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ນຳເພິ່ນ ສ່ວນຊ າວບ້ານອີກຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ກ່າວວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດຈີນໄດ້ເຂົ້າມາພັດທະນາພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວແລ້ວ ກໍມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະການຕັດໄມ້ ຖາງປ່າເພື່ອພັດທະນາໂຄ ງການຕ່າງໆ ໃຫ້ບໍລິສັດກຳນົດໄວ້ ປັດຈຸບັນກໍມີຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຊົດເຊີຍປະເພດທີ່ດິນ ແລະ ຜົນລະປູກໄປແລ້ວ ກໍພາກັນຂົນຊັບສິນ ແລະ ຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ໄປແລ້ວ ເນື່ອງຈາກເຂົາ ເຈົ້າມີດິນບ່ອນອື່ນ ຫຼື ໄປຢູ່ກັບຍາດພີ່ນ້ອງ ສ່ວນຊາວບ້ານທີ່ຍັງທຸກຍາກ ບໍ່ມີທີ່ດິນ ບ່ອນຢູ່ອາໄສໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງໃຫ້ເພິ່ງພາ ກໍຕ້ອງລໍຖ້າບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃຫ້ໃໝ່ສຳເລັ ດ ຈຶ່ງຈະຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ໄດ້ ຊາວບ້ານຜູ້ນີ້ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍແລະ ຫຍັງມັນປ່ຽນໄປເບິດແລະ ດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າກໍຢາກເລີ່ມ ເຂົາເຈົ້າຍ້າຍອອກໄປນຳແດ່ເດ ເພາະວ່າມັນຖືກສຳປະທານຈີນບໍເດ ເມື່ອທ້າຍປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການກໍໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ບ້ານທ່າມ່ວງ ຈຳນວນ 35 ຄອບຄົວ ຈາກການສູນເສຍທີ່ດິນກະສິກຳ ລວມ ມູນຄ່າທັງໝົດ 13 ຕື້ກີບ ສ່ວນເງິນຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນປຸກສ້າງ ຈະມີການສຳຫຼວດກວດກາຂໍ້ມູນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມອບເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າເມື່ອໃດຈະມອບໃຫ້ ສຳລັບເຂດພັດທະນາເສດ ຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ ແມ່ນເປັນການພັດທະນາຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງລັດຖະບານຈີນ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີການສຳປະທານເນື້ອທີ່ໄປທັງໝົດເກືອບ 10,000 ເຮັກຕາ ທີ່ຄວບ ຄຸມທັງດອນ ແລະ ແມ່ນ້ຳ ໂດຍມີບໍລິສັດ Laos Mahanathi Sithandone Hong Kong Investment ແລະ ບໍລິສັດ LTV Road and Bridge Construction Sole ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຂອງຈີນ ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນຈຳກັດ ບໍລິສັດມີເປົ້າໝາຍພັດທະນາໂຄງການ ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ສີທັນດອນ ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າການລົງທຶນເຖິງເກົ້າຕື້ ແລະ ມີໄລຍະການສຳປະທານ 50 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ສຳປະທານໄດ້ຕື່ມອີກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ຫາ ວັນທີ 30 ມົກກະຣາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳເດືອນມົກກະຣາ ປີ 2024 ຢູ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສ ອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໂດຍທາງລັດຖະບານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ສຸມໃສ່ທຸກວິທີທາງຕາມຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຊ່ອຍລັດຖະບານ ແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດການເງິນຝືດເຄືອງ ແລະ ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ຍາກລຳບາກຂອງປະຊາຊົນລາວໃນປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຊາວລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນເລື່ ອງສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ ແລະ ບັນຫາເສດຖະກິດການເງິນ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພວມປະເຊີນຢູ່ ໂດຍຊາວບ້ານຜູ້ລ້ຽງໝູນາງໜຶ່ງ ຢູ່ເມືອງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນລາຄາຂາ ຍໂຕໝູແມ່ນຕ່ຳລົງຫຼາຍກວ່າປີກາຍ ໂດຍແມ່ໝູປົດລະວາງ ແຕ່ກ່ອນຂາຍລາຄາໂລລະ 40,000 ກີບ ແຕ່ປັດຈຸບັນລາຄາໂລລະ 33,000 ຫາ 35,000 ກີບ ຂະນະທີ່ໝູຂຸນ ແຕ່ກ່ອນຂາຍລາຄາໂລລະ 48,000 ກີບ ປັດຈຸບັນລາຄາຢູ່ທີ່ປະມານໂລລ ະ 38 ຫາ 40,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ ທັງໆທີ່ລາຄາຂາຍຊີ້ນໝູຕາມຕະຫຼາດພັດແພງຂຶ້ນໂລລະ 90,000 ກີບແລ້ວ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ຫົວອາຫານເກືອໝູກໍແພງຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານຜູ້ລ້ຽງໝູປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບ າກ ບໍ່ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ດັ່ງທີ່ນາງກ່າວໃນມື້ວັນທີ 1 ເດືອນກຸມພາ 2024 ນີ້ວ່າ ໝູແມ່ປົດນີ້ ຕະກີ້ມັນໄດ້ໂລ 40 ເນາະ ດຽວນີ້ມີແຕ່ 33 35 ແພງໂຊດເນີ ມັນລະລົງຫຼາຍເດີ້ ແມ່ນ ມັນຖືກກວ່າທຸກປີນີ້ນະ ແລະ ປີກາຍນີ້ເນາະ ໝູຂຸນຫັ້ນໄ ດ້ໂລ 48 ປີນີ້ໂລ 40 ກໍຍັງຊິຍາກ ເຮົາຂາຍໄດ້ກັນ 38 39 ແພງຍິ່ງແລ້ວຫົວອາຫານນະ ຊາວບ້ານນາງນີ້ກ່າວອີກວ່າ ຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງມາແກ້ໄຂບັນຫາລາຄາຂາຍໂຕໝູຕົກຕ່ຳໃຫ້ຊາວບ້ານ ຍ້ອນວ່າຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ຈະໄປເຮັດອາຊີບຢ່າງອື່ນແລ້ວ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອເພີ ງ ການຂາດແຄນນ້ຳມັນກາຊວນ ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍຕົງຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳມັນກາຊວນ ຍັງສືບຕໍ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາ ຍກວ່າສອງສັບປະດາແລ້ວ ສຳລັບປ້ຳນ້ຳມັນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແຮງຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນມີຄວາມຊັກຊ້າ ຈາກໄລຍະທາງທີ່ຫ່າງໄກ ແລະ ສະພາບທາງທີ່ເປ່ເພ ລວ ມທັງປະລິມານນ້ຳມັນກາຊວນທີ່ແຕ່ລະປ້ຳໄດ້ຮັບມາຕົກທີ່ປະມານ 3,000 ລິດ ເຊິ່ງຖືວ່າໜ້ອຍຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ບາງປ້ຳນ້ຳມັນຍັງບໍ່ມີນ້ຳມັນກາຊວນໃຫ້ບໍລິການ

ໂດຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດປັບຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມົກກະລາ 2024 ດັ່ງນີ້ ນ້ຳມັນກາຊວນ ປັບຂຶ້ນ 430 ກີບ ຕົກລາຄາລິດລະ 21,210 ກີບ ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 380 ກີບ ຕົກລາຄາລິດລະ 23,220 ກີບ ນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 1,200 ກີບ ຕົກລາຄາລິ ດລະ 30,940 ກີບ ໂດຍເມື່ອສົມທຽບກັບລາຄານ້ຳມັນສູງສຸດໃນວັນທີ 24 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2022 ແລ້ວ ການປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂາຍນ້ຳມັນແອັດຊັງຢູ່ລາວ ທັງປະເພດທຳມະດາ ແລະ ປະເພດພິເສ ດ ແພງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ຂະນະທີ່ລາຄານ້ຳມັນກາຊວນໃນປັດຈຸບັນຍັງຖືກກ່ອນລາຄາສູງສຸດແຕ່ພຽງແຕ່ 970 ກີບຕໍ່ລິດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວກໍພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປ ະມານ ເປັນຕົ້ນ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2023 ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດລາວ ໄດ້ອອກລັດຖະບັນຍັດປັບຂຶ້ນອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ສິນຄ້າບາງປະເພດ ເປັນຕົ້ນ ລົດຍົນ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ຢາສູບ ນ້ຳຫວານ ແລະ ເຄື່ອງຫຼິ້ນເກມ ແລະ ທາງກະຊວງການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຜົນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການປັບຂຶ້ນອັດຕາອາກອນຊົມໃຊ້ດັ່ງ ກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂາຍສິນຄ້າຂ້າງເທິງ ປັບຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ ບໍລິສັດເບຍລາວຈຳກັດ ປະກາດປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍເບຍ ແລະ ນ້ຳຫວານເກືອບທຸກລາຍການ ເຊັ່ນດຽວກັບບໍລິສັດຂາຍລົດຍົນ ກໍປັບລາຄາຂາຍລົດເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ລົດຈິບຂະໜາດເຄື່ອງ 2.0 ລຸ້ນໜຶ່ງ ມີການປັບຂຶ້ນລາຄາຈາກ 46,500 ໂດລາສະຫະລັດ ເປັນ 46,800 ໂດລາສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ພະນັກງານຂາຍລົດຍົນນາງໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່ າ ລາຄາ 46,800 ເຈົ້າ ຕອນຊ່ວງເປີດໂຕໃໝ່ຫັ້ນ ລາຄາຢູ່ປະມານສີ່ສິບຫົກຫ້າ ນີ້ແຫຼະ ມັນຈະຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງປະມານສອງສາມຮ້ອຍ ຂະນະທີ່ ຍານາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂຄສົກລັດຖະບານ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂວຽກງານເຄັ່ງຮ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ຕອນໜຶ່ງວ່າ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ຕາມແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກຈຸດສຸມຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ນິຕິກຳ ແລະ ແຈ້ງການທິດຊີ້ນຳຂອງກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຮັບມືສະພາບການຂາດເຂີນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບັນຫາການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ບາງໂຄງການ ສຸມໃສ່ເກັບລາ ຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍສຸດກຳລັງຄວາມສາມາດຕາມກົດໝາຍ ລັດຖະບັນຍັດກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕາມທິດຫັນເປັນທັນສະໄໝ
ທັງນີ້ ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ລັດຖະມົນຕີ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວລາຍງານໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈຳເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະ ບານຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານຍັງຊັກຊ້າ ບໍ່ທັນສະພາບການ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີປະສິດທິຜົນສູງເທົ່າທີ່ຄວນ ເຮັດໃຫ້ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ການແກ້ໄຂບັນຫາສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ ຂີ້ລັກງັດແງະ ບັນຫາອຸບັດຕິເຫດ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ ໃນບັນຫາທີ່ດິນ ແລະ ອື່ນໆ ຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບຕ່າງກັນ ໂດຍສູນສະຖິຕິແ ຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຂອງລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລາວ ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 24.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນມົກກະລາປີກາຍຜ່ານມາ ສຳລັບໝວດສ ະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 25.2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 22.2 ສ່ວນຮ້ອຍ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານ
ສັງຄົມລາວມີການໃຊ້ກຳລັງຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຮອບປີ 2023 ທັງມາຈາກບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ ພູວົງ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນຮອບປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ໃນສັງຄົມລາວມີການໃຊ້ກຳລັງຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງກໍແມ່ນຍ້ອນເລື່ອງເສດຖະກິດ ການເງິນ ແລະ ຢາເສບຕິດ ເປັນຕົ້ນ ລູກໜີ້ຕິດໜີ້ແລ້ວບໍ່ຈ່າຍໜີ້ຄືນເຈົ້າຂອງ ຕາມໄລຍະ ເວລາທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ຕັດສິນໃຈໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ດ້ວຍວິທີການຍິງລູກໜີ້ຈົນເສຍຊີວິດກໍມີ ດັ່ງຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 21 ກັນຍ າ 2023 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນວ່າ

ໃນນີ້ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຢາເສບຕິດ ສະນັ້ນ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າມີຂໍ້ຂັດແຍ້ງກັນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເພື່ອນຳໃຊ້ຂະບວນການທາງກົດໝາຍໄດ້ ສະນັ້ນ ພວກ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້ກຳລັງຮຸນແຮງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນຂະນະທີ່ຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ພໍມີລາຍໄດ້ ແລະ ມີຊີວິດ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແຕ່ກໍຍັງມີຄົນລາວອີກຈຳນວນຫຼາຍ ຍັງປະສົບບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດການເງິນ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທາງອອກ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈໃຊ້ອາວຸດໃນການປຸ້ນຈີ້

ຕົວຢ່າງເຫດການໃນການໃຊ້ກຳລັງຮຸນແຮງ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 10 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງມີຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນຄື ທ້າວ ບີລີ ອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ທ້າວ ຊົວວ່າງ ອາຍຸ 20 ປີ ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດປືນຈີ້ ເພື່ອຊີງຊັບຊາວບ້ານ ຢູ່ບ້ານປາກງາ ວ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຕ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໃນເຂດນັ້ນຍິງເສຍຊີວິດ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕ ຍ້ອນພວກກ່ຽວໃຊ້ອາວຸດປືນຍິງຕໍ່ສູ້ ດັ່ງຊາວບ້ານຢູ່ບ້ານປາກງາວ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວວ່ າ ມັນນັ້ນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົາບໍ ມັນຄືຊິແບບເຂົາເຈົ້າປ້ອງກັນໂຕເດ້ ແບບໄປມາເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມີອາວຸດມີຫຍັງແດ່ນະ ມີປືນມີຫຍັງຄົບໝົດ ພວກໂຈນນະ ອືມ ນ່າ ປະມານນີ້ແຫຼະ ຈັບກຸມແລ້ວເຂົາຕໍ່ສູ້ກັນ ແລ້ວກໍ ເລີຍຖືກ ອ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປິດ ອ່າ ຍິງ ຍິງສະກັດ ຈາກນັ້ນ ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ແຖວໄຟແດງຫຼັກ 21 ເຂດບ້ານໂຄກສີວິໄລ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ້າວ ບຸນໝາຍ ອາຍຸ 30 ປີ ກໍໃຊ້ມີດຟັນ ແລະ ທຳຮ້າ ຍຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ ຈົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຍ້ອນຄວາມຫຶງຫວງ ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ນຳເອົາຄຳ 1 ເສັ້ນ ແລະ ແຫວນອີກ 1 ວົງຂອງຜູ້ຊາຍ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ລົງມືທຳຮ້າຍ ແລ້ວຫຼົບໜີໄປ ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຢາເສ ບຕິດຊະນິດຕ່າງໆ ຍັງແຜ່ຫຼາຍຢູ່ໃນປະເທດລາວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຢາເສບຕິດບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຕົວເອງໄດ້ ແລະ ນຳໄປສູ່ການໃຊ້ອາວຸດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສ ຍຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການປາບປາມຢາເສບຕິດ ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວວ່າ

ຜູ້ເສບຢາເສບຕິດສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ຂອງໂຕເອງ ເຊັ່ນ ບໍ່ໄປຮຽນ ແລະ ບໍ່ໄປເຮັດວຽກ ສ່ວນໜຶ່ງເປັນຍ້ອນພາຍຫຼັງເສບຢາເສບຕິດ ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະເສື່ອມໂຊມ ສະພາບຈິດ ໃຈບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ເລື່ອນລອຍ ຊຶມເສົ້າ ແລະ ມີປະຕິກິລິຍາຫຼອນຢາ ເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ ກິນບໍ່ໄດ້ ແລະ ນອນບໍ່ຫຼັບ ສະນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ມີລາຍໄດ້ ແລະ ໃຊ້ວິທີການລັກຊັບ ເວລາຕ້ອງການເງິນເພື່ອຊື້ຢາບ້າ ດັ່ ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການບຳບັດ ແລະ ປິ່ນປົວຜູ້ໃຊ້ສານເສບຕິດນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຄັນຖ້າວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ມີເງິນໃຫ້ ແລ້ວກະມັກ ອ່າ ລັກຊັບສິນພາຍໃນເຮືອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະໄປເອົາຊັບສິນອັນຄົນ ນອກບ້ານ ແບບວ່າຄົນອື່ນມາຊື້ກິນ ບໍ່ໄປໂຮງຮຽນເລີຍ ແລ້ວກະເສຍສຸຂະພາບຫັ້ນແຫຼະເນາະ ກາຍຊຸດໂຊມ ບາງທີກະຂາດການສຶກສາ ບໍ່ຮຽນໜັງສືເລີຍ ຊີ້ນະ ບໍ່ໄປໂຮງຮຽນເລີຍ ສາເຫດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພາໃຫ້ມີການໃຊ້ ກຳລັງຮຸນແຮງ ໂດຍສະເພາະການຍິງກັນ ແລະ ຂ້າກັນ ກໍແມ່ນຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງໃນວັນທີ 12 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຕຳຫຼວດ ໄດ້ລົງໄປຈັບພວກຄ້າຢາເສບຕິດຢູ່ບ້ານນ້ຳຍາບ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊ ຍະບູລີ ແຕ່ເວລາໄປຮອດເຮືອນຂອງພວກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ມີທັງໝົດ 13 ຄົນ ພັດມີການແກະລະເບີດໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນນີ້ທ້າວ ເຈຍເນັ່ງຢ່າງ ອາຍຸ 21 ປີ ໄດ້ແກະລູກລະເບີດ ແລະ ແລ່ນອອກມາຈາກເຮືອນມາຫາເ ຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ເມື່ອລະເບີດແຕກກໍເຮັດໃຫ້ຮ້ອຍຕຳຫຼວດຕີ ກຸດ ອານາສິດ ແລະ ທ້າວ ເຈຍເນັ່ງຢ່າງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ ສ່ວນຮ້ອຍຕຳຫຼວດເອກ ອຳໄພ ວົງສຸວັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດອີກທ່ານໜຶ່ງທີ່ຖືກສະເກັດ ລະເບີດແຕກໃສ່ ກໍໄດ້ເສຍຊີວິດລະຫວ່າງຖືກນຳໂຕສົ່ງໂຮງໝໍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ລວມເຖິງປະຊາຊົນທົ່ວໄປທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເຫດການນີ້ ຕ່າງກໍຮູ້ສຶກເສຍໃຈກ່ ຽວກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ແບບຮີບດ່ວນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາຢາເສບຕິດໃນເຂດບ້ານໂຕເອງ ແ ຕ່ກໍບໍ່ຕ້ອງການເວົ້າອີ່ຫຍັງຫຼາຍ ຍ້ອນຢ້ານບໍ່ປອດໄພ ໃນຮອບຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຊາວໜຸ່ມລາວໃນຫຼາຍເມືອງ ແລະ ຫຼາຍແຂວງ ຍັງມີການຊື້ຂາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ຢາເສບຕິດ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມີການນຳ ເຂົ້າມາຈາກທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໃນທ້ອງຖິ່ນຈະດຳເນີນການປາບປາມແລ້ວບາງສ່ວນ ແຕ່ຢາບ້າ ແລະ ຢາເສບຕິດຊະນິດຕ່າງໆ ກໍຍັງແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພໍເທົ່າໃດ ດັ່ງຊາວບ້ານຢູ່ບ້ານນາສິງ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ

ສຳລັບສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຢາບ້າ ແລະ ຢາເສບຕິດ ຍັງແຜ່ຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຫຼາຍບ້ານ ແລະ ຫຼາຍເມືອງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍບຸກ ຄົນໃນຄອບຄົວ ລັກຊັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຂຶ້ນໃນເຂດນອກ ເນື່ອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ທັນມີງົບປະມານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນພຽງພໍເທື່ອ ດັ່ງຊາວບ້ານຢູ່ບ້ານໃກ້ຄຽງເ ມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ

ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມລາວໃນເຂດນອກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສື ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດຮຽນໜັງສືຢູ່ ຖ້າຫາກຕິດຢາເສບຕິດ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະປະລະການຮຽນ ເຊິ່ງທາງການລາວ ແລະ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຕົ້ນ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຂອງສານເສບຕິດ ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວທີ່ໃຊ້ສານເສບຕິດ ແລະ ສ່ຽງທີ່ຈະໃຊ້ສານເສບຕິດ ດັ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນກ່ຽວກັບໂທດຂອງການເສບຢາເສບຕິດ ນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຜູ້ໃດສຶກສາອົບຮົມເນາະ ລະກະໄດ້ເອົາອັນ ໄດ້ເອົາເຂົ້ານຳບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບອັນ ວິຊາປ້ອ ງກັນຊາດ ກັບພາລະສຶກສາ ລະກະໄດ້ເອົາມາສຶກສາອົບຮົມເນາະ ເອົາພວກທີ່ວ່າ

ບໍ່ພຽງແຕ່ການໃຊ້ສານເສບຕິດແລ້ວມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ ຫຼາຍໆເຫດການທີ່ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ກໍມີແຮງຈູງໃຈມາຈາກເລື່ອງອື່ນໆ ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດນີ້ ກໍມີການຄາດຕະກຳແມ່ຍິງລາວ ຊື່ຍານ າງພະນັດດາ ແລ້ວປ່ອຍສົບໃຫ້ໄຫຼຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ໃກ້ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈົນເປັນຂ່າວໃຫຍ່ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ ອງ ກໍຍັງສືບສວນສອບສວນຢູ່ ວ່າສາເຫດຂອງການຄາດຕະກຳແມ່ຍິງລາວຄົນດັ່ງກ່າວ ມາຈາກສາເຫດໃດກັນແທ້ ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານພັກຜ່ອນກັບສຽງເພງລາວ ຈາກສຽງ ຂັບຮ້ອງຂອງ ຄູນສະຫວັດ ບຸດທະຈິດ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປແລ້ວນັ້ນມີດັ່ງນີ້ ແມ່ຍິງລາວຈາກແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີ່ຫາຍສາບສູນໄປຈີນໃນປີ 2022 ໄດ້ກັບຄືນມາບ້ານແລ້ວ ໂຄງການສີ ທັນດອນ ໄລຍະທຳອິດ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການທ້າຍປີ 2025 ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າ ລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມເວ ລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລ ເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ